ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະສະເໜີລາຍງານການສຳພາດກັບບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ເຢຍລະມັນ ນິວຊີແລນ ແລະ ທົ່ວສະຫະລັດ ພວກທ່ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ຮ້ອງໂຮປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນວັນເສົາທີ 8 ຜ່ານມານີ້ ເພື່ ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປັບປຸງການປະຕິບັດດ້ານສິດທິມະນຸດ ເປີດກວ້າງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ອື່ນໆ

ຢູ່ຖະໜົນ S ຕໍ່ໜ້າຕຶກເລກທີ 2222 ຂອງສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເວລານັ້ນໄດ້ມີບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປ ະເທດຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ນິວຊີແລນ ແລະ ຈາກລັດຕ່າງໆທົ່ວອາເມລິກາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢືນຢູ່ຟາກທາງຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ສັບປ່ຽນກັນສົ່ງສານ ແລະ ຮຽກຮ້ອງອັນນອງນັນ ປະທ້ວງລັດຖ ະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການປົກຄອງ ໂດຍສະເພາະດ້ານສິດທິມະນຸດ ການແຊກແຊງຈາກຫວຽດນາມ ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຈີນມາລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາ ຍ ດ້ານການຄ້າມະນຸດ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການຫາຍສາບສູນໄປຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ອື່ນໆ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ພປລ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງຂອງປະ ຊາຄົມລາວຢູ່ນອກປະເທດ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປີ 2009 ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລ ປະເທດເບລຈຽມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ 7 ປະເທດ ຄື ເຢຍລະມັນ ເບລຈຽມ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ອອສເຕຣຍ ອາເມຣິກາ ແລະ ລາວ ອົງການ ພປລ ເປັນອົງ ການເອກະຊົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃດໆ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ເມືອງເຮເກັນ ປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ດຣ ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີ ເປົ້ າໝາຍຂອງ ພປລ ກໍຄືປະສານງານດ້ານການເມືອງຢູ່ທົ່ວໂລກ ເປັນປາກກະບອກສຽງໃຫ້ປະຊາຄົມລາວຢູ່ໃນ ແລະ ນອກປະເທດ ແບບສັນຕິວິທີ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍກ ານປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ້ມີສິດເສລີ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນລາວ ຫຼັງຈາກສົງຄາມອິນໂດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1975 ຄະນະແນວລາວຮັກຊາດກໍໄດ້ກຳອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງປະເທດໃໝ່ວ່າ ສາທາລະ ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼື ສປປລ ໃນປີ 1992 ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມເປີດສຳພັນທະໄມຕີກັບໂລກພາຍນອກຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແລກປ່ຽນການທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແ ລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີທູດຖາວອນປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງພາຍລຸນຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນທູດທະຫານ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກການຄ້າໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ນັ້ນມາ ສະຫະລັດໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ເປັນໄລຍະ ເຊັ່ນ ການປາບປາມຢາເສບຕິດ ການຂຸດຄົ້ນຫາລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງບໍ່ທັນແຕກມາແຕ່ປາງສົງຄາມໃນລາວ ການສຶກສາ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ບູລະ ນະສ້າງສາວັດຖຸບູຮານ ແລະ ການເປີດກວ້າງໄປມາຫາສູ່ກັນ ອັນເປັນຄວາມຄືບໜ້າດ້ານສຳພັນທະໄມຕີລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຄົມໂລກ ແຕ່ວ່າບັນດາປະຊາກອນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າ ງປະເທດ ຜູ້ເຫັນຄວາມເດືອດຮ້ອນທີ່ເປັນຫ່ວງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທຳດ້ານສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ເພາະສະນັ້ນ ເ ຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຖືໂອກາດນີ້ມາຖະແຫຼງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນການປະທ້ວງຄັ້ງນີ້ວ່າ ເຖິງທ່ານຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຜູ້ກຳອຳນາດສູງສຸດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານ ສະຖານເອກອັກຄະລາຊະທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ກຸງ Washington DC ສະຫະລັດເມລິກາ ສານປະທ້ວງຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ທີ່ Washington DC ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2014

ນັ້ນແມ່ນຄຳຖະແຫຼງທີ່ສຳຄັນຕອນໜຶ່ງຂອງທ່ານນາງ ດຣ ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີ ປະທານອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ສ່ວນສາດສະດາຈານຝ່າຍລັດຖະສາດ ຈາກສູນກາງ East West Center ທີ່ມະຫ າວິທະຍາໄລຮາວາຍ ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວວ່າ Uh aloha I'm Cooper I'm a lecturer at the University of Hawaii teaching political science and I also teach at the International ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ໂລຮານ ຄູເປີ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກປາຖະກະຖາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຍ ສອນລັດຖະສາດ ແລະ ສອ ນສັນຕິພາບ ສິດທິມະນຸດ ຢູ່ສູນກາງນານາຊາດ ຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເປັນຜູ້ຝຶກຫັດດ້ານການທູດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ສິດທິຄົນພື້ນຖານຢູ່ເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຂ້າພະ ເຈົ້າເຊື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ຢູ່ດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຊີວິດຂອງເຮົາຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໃສ່ກັນ ຂ້າພະເຈົ້າພໍໃຈໃນສິດທິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍ ຢູ່ໃນເອເຊຍອາຄະເນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດທີ່ພາກ ເໜືອຂອງໄທ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລາວ ແລະ ໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕົວຈິງ ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າເຮົາເບິ່ງອາຊຽນກໍແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດ ເອເຊຍອາຄະເນມາໄດ້ກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດລາວ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຖ້າຜູ້ທີ່ພົວພັນໂດຍກົງ ເຊັ່ນວ່າ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃ ນລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄົນພື້ນຖານ ຊາວມົ້ງ ຊາວລາວ ຊາວເອເຊຍ ສັງເກດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ເຮັດວຽກກັບເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ ທ່ານ ຕຸ້ຍ ຕຸລາມະນີຄຳ ສະມາຊິກ ພປລ ຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ມີຄວາມເຫັນ ດັ່ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ຕຸ້ຍ ຕຸລາມະນີຄຳ ຜູ້ຕາງໜ້າພັນທະມິດ ມາຈາກປະເທດນິວຊີແລນ ມາຈາກເມືອງແວລລິງຕັນ ນິວຊີແລນ ທ່ານຢູ່ນິວຊີແລນດົນລະບໍ່ ໂອ້ ກໍ 33 ປີລະ ອ່າ ຢູ່ເມືອງລາວຢູ່ໃສ ອໍ ຢູ່ເມືອງລາວນີ້ຢູ່ຫຼາຍ ບ່ອນ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກບິນ ເພາະໄປປະຈຳການທຸກທີ່ທຸກຫຼາຍບ່ອນ ທ່ານເປັນທະຫານອາກາດ ແມ່ນລະ ໂອເຄ ຂໍໂທດ ໄດ້ຊັ້ນໃດເວລານັ້ນ ອໍ ໄດ້ ໄດ້ຮ້ອຍຕີ ຮ້ອຍຕີ ອ່າ ເທື່ອນີ້ເທື່ອທຳອິດບໍ່ທີ່ທ່ານມ າອາເມລິກາ ໂອ້ ມາເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທີ 2 ທີ່ມາປະກອບສ່ວນກັບການປະທ້ວງຄັ້ງນີ້
ທ່ານມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດໃນການມາຄັ້ງນີ້ ໂອ້ ມາເທື່ອນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງມາສະແດງບົດບາດໃຫ້ ອ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ຈັກດັດແປງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່າມັນມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຢາກໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຫາລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍມີຫຼາຍພັກການເມືອງ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນລັດຖະບານໂຈນທີ່ມາປົກຄອງປະເທດ ມີພັກດຽວມີອຳນາດເອົາປະເທດຊາດໄປມອບໃຫ້ຕ່າງ ຊາດມາປົກຄອງຕົວເອງ ມັນມີປະເທດໃດໃນໂລກ ທ່ານນາງ ໄມຫົວເຢ ອັນຈົວຢາ ຈາກເຂດນິວອິງແລນ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ

ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊົງຈຳບ່ອນທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຢູ່ ແລະ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຢາກກັບຄືນໄປອີກ ເພາະເຮົາຈື່ຈຳວ່າເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຍົກລະດັບທີ່ສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນສິດທິມະ ນຸດ ເຮົາຍັງຈະຕ້ອງປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມອີກເພື່ອກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເສລີ ພວກເຮົາທັງໝົດ ຄົນມົ້ງ ແລະ ຄົນລາວຈາກປະເທດລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດສິດທິຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ເສລີພາບ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນອີກວ່າກຽດຂອງມະນຸດ ຄວາມສະເໝີພາບ ເສລີພາບ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແກ່ປະຊາຊົນລາວ ສຳລັບທ່ານ ວິລະ ມິ່ງເມືອງ ສະມາຊິກ ພປລ ຈາກເມືອງ Strasbourg ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະບາ ຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ວິລະ ມິ່ງເມືອງ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າມາຈາກ ເອີ ສະຫະພັນລາວຢູໂຣບ ທີ່ສະຕຣາສບວກ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ອາ ທ່ານຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງເສດດົນແລ້ວບໍ ອາ ດົນສົມຄວນ ປະມານ 30 ກວ່ າປີ ທ່ານສັງກັດອົງການຂອງທ່ານນີ້ມາດົນປານໃດລະ
ອົງການນີ້ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມກັບລາວໂອເວີຊີ ທີ່ວ່າ ເພິ່ນໄດ້ມີການພົວພັນກ່ຽວກັບເລື່ອງການເມືອງ ແລະກະປຸກລຸກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕື່ນຕົວ ແລະກະພວກເຮົາກໍມີນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າມີຄວາມນຶກຄິດອັນດຽວກັນ ກ ະເລີຍມາຈັດຕັ້ງກັນ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເປັນອົງການໜຶ່ງທີ່ວ່າມີການຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານຜະເດັດການ ສປປ ລາວ ທ່ານ ດວນ ຫວງ ສະມາຊິກ ພປລ ຈາກເມືອງລີອົງ ປະເທດຝຣັ່ງ ກໍແມ່ນອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ມາກ່າວດັ່ງນີ້ ອ້າວ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ດວນ ເອີ ນາມສະກຸນຫວງ ແປວ່າຄົນເຜົ່າໄທດຳ ເອີ ມາຈາກເມືອງລີອົງ ເມືອງລີອົງ ທ່ານໄປຢູ່ລີອົງດົນແລ້ວບໍ ມາຢູ່ລີອົງແຕ່ 1976 ອາ ມາ ມາສະຫະລັດອາເມລິການີ້ຈັກເທື່ອລະ ມາເທື່ອທ ຳອິດ ເທື່ອທຳອິດ ເທື່ອທຳອິດ ແມ່ນລະ ອາ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານມາວໍຊິງຕັນເທື່ອນີ້ມີ ມີຫຍັງ ມີຈຸດປະສົງຫຍັງ ຈຸດປະສົງເພື່ອຢາກ ອັນ ອາ ມາບອກໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າປະເທດລາວມີບັນຫາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະເຮົ ານີ້ຢາກມາໃຫ້ໂລກນີ້ຮູ້ຈັກວ່າເຮົານີ້ຕ້ອງການເສລີປະຊາທິປະໄຕ ແລະກະມີສິດທິມະນຸດໃນ ໃນບ້ານເຮົາ ທ່ານນາງ ນູຊົງ ແວງ ຈາກອົງການ Southeast Asia Monitor ທີ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ ວງດັ່ງນີ້

ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ ຫຼັງຈາກສົງຄາມຫວຽດນາມ ທຸກຄົນຢາກກັບເມືອສ້າງສາເມືອງລາວ ພໍ່ເຖົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທ່ານ ຕູບີ ລີຟຸງ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ແລະ ພະມະເຫສີ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທີ່ ບໍ່ໄດ້ມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສູນສຳມະນາ ແລະ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເພາະສະນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໄດ້ຊາກສົບມາທຳພິທີໃຫ້ເໝາະສົມແກ່ພວກທ່ານ ທ່ານ ທອງວັນ ທາວ ຈາກເມືອ ງ Harrisonburg ລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ທອງວັນ ທາວ ອາ ມາຈາກລັດເວີຈີເນຍນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ອອກໄປນີ້ສອງຊົ່ວໂມງ ອາ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມາໃນນາ ມາມື້ນີ້ໃນນາມມາ ອາ ສື່ມວນຊົນຊ່ອຍກັນ ຊຶ່ງ ຈະໃຫ້ຄວາມໜ່ອງໜຽວສຳພັນ ມື້ນີ້ທ່ານມາປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານທູດລາວ ທ່ານມີຈຸດປະສົງຫຍັງ ອາ ຈຸດປະສົງຄືວ່າ ຢາກທ້ອນໂຮມລາວ ລາວທ້ອນໂຮມລາວ ເພາະວ່າລາວເຮົາມັນແຕກສານາໂມກັນໄປທົ່ ວທີບທົ່ວແດນ ແລະ ບາດນີ້ປະເທດຂອງເຮົາກໍຈະ ຈະບໍ່ເປັນປະເທດຂອງເຮົາອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າລາວທຸກຄົນທຸກຊົນຊັ້ນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດກະດີ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່ າ ພວກເຮົາຄົງຈະທ້ອນໂຮມກັນໄດ້ອີກຕື່ມເທື່ອໜຶ່ງ ໃນໄລຍະບໍ່ດົນນີ້ ໃນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ປະຊາຊົນລາວຂອງເຮົາທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະມີກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈ ພາກັນລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ ານລະບອບຜະເດັດການນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຢູ່ກິນກັນສູ່ມື້ນີ້ ພວກທ່ານກະລຳບາກ ມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີ ການປາກເວົ້າໂດຍເສລີພາບ ແລະ ຕັດຂາດພາຍນອກປະເທດ ຊຶ່ງພວ ກທ່ານອາດຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະຟື້ນຟູໄດ້ ນອກຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ ພວກເຮົາບໍ່ທ້ອນໂຮມກັນໄດ້ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ເຮົາຄົນລາວທົ່ວຄົນ ທຸກຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຫວັງວ່າຄົງຈະພາກັນທ້ອນໂຮມກັນອີກ ທ່ ານເລື່ອມ ບົວລະພັນ ສະມາຊິກ ພປລ ຈາກລັດມິນິໂຊຕາ ກ່າວວ່າ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ບຸນເລື່ອມ ບົວລະພັນ ອົງການມະນຸດສະທຳ United Lao Democracy and Human Rights ມາຈາກລັດມິນິໂຊຕາ
ທ່ານມາມີຈຸດປະສົງຫຍັງມື້ນີ້ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຈຸດປະສົງມາ ເພື່ອຢາກໄດ້ ອ່າ ມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນລາວ ເປັນຫຍັງຫວຽດນາມຈັ່ງຫຼາຍແທ້ຢູ່ເມືອງລາວ ອ່າ ເປັນຫຍັງຈັ່ງ ອ່າ ຈີນຈັ່ງຫຼາຍແທ້ຢູ່ເມືອງລາວ ປານນັ້ ນວ່າປະເທດລາວມີ ອັນ ປະຊາທິປະໄຕ ອັນນັ້ນບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ອ່າ ພະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມລັດຖະບານລາວ ທ່ານຄິດວ່າການປະທ້ວງມື້ນີ້ຊິໄດ້ຜົນສ່ຳໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການປະທ້ວງມື້ນີ້ຄິດວ່າໄດ້ຜົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າເປັນຫຍັງຈັ່ງໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າດຽວນີ້ແມ່ນວ່າ ທັງ ອ່າ ພວກເຮົາຫຼາຍໆຄົນມານີ້ແມ່ນວ່າ ໃນເດືອນ January ນີ້ ພວກເຮົາຈະເອົາລັດຖະບານລາວຂຶ້ນໄປສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວແກ່ກັບສົມບັດ ສົມ ພອນ ກ່ຽວແກ່ເຂົາຂ້ານາຍແລະພົນທະຫານ ກ່ຽວແກ່ເຂົາຂ້າເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ແລະ ກ່ຽວແກ່ເພິ່ນເອົາດິນດອນຕອນຫຍ້າໃຫ້ສຳປະທານໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ແລ້ວກະຈີນ ແລ້ວກະ ທຸກໆປະເທດ ເອີ ຈັ່ງຊັ້ນພວກ ເຮົາຈັ່ງມາຮຽກຮ້ອງ ອັນນີ້ແມ່ນ ຂ້າ ພວກເຮົາມານີ້ແມ່ນເພື່ອຕາງໜ້າລາວຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ວ່າໃຫ້ພວກເຮົາອອກມາຕາງໜ້າ ເພາະວ່າຢູ່ໃນປະເທດຫັ້ນ ເຂົາບໍ່ມີສິດປາກສິດເວົ້າ ເພາະພວກເຮົາມາມື້ນີ້ ແມ່ ນຕາງໜ້າຂອງປະເທດລາວ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາທີ່ທ່ານໄດ້ປະທ້ວງທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ເຫັນຜົນຄືບໜ້າຢ່າງໃດ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຜົນຄືບໜ້າທີ່ສຸດ ດຽວນີ້ ເພາະເປັນຫຍັງ ເພາະຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າສະພາເອີ ຣົບ ເຂົາເຈົ້າກໍຄິດວ່າລັດຖະບານລາວຫັ້ນມັນຕ້ອງປ່ຽນ ເພາະເປັນຫຍັງ ດຽວນີ້ລັດຖະບານລາວກໍບໍ່ມີເງິນກິນແລ້ວ ເພາະວ່າ ອ່າ ຕ່າງປະເທດບໍ່ຊ່ອຍເຫຼືອ ໄດ້ເງິນມາເຂົາກະໄປແຈກຈ່າຍແກ່ ແກ່ພັກພວກ ແລະກະພັກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ແມ່ນມີເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດ 860 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຫຼາຍກວ່າທັກສິນອີກ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາວ່າ ເປັນຫຍັງຕ່າງປະເທດຈັ່ງໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ອັນ ລັ ດຖະບານລາວແທ້ໆ ເປັນຫຍັງບໍ່ຊ່ອຍ ບໍ່ສ້າງໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໂຮງໝໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາ ປະຊາຊົນແດ່ ຈະເອົາເງິນຫັ້ນໄປນຳບໍ ທ່ານເອີຍ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເອົາເງິນອອກມາ ອ່າ ສ້າງ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊິໄປປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼານເຮົາໄປຂາຍເນື້ອໄປຂາຍຕົວ ຢູ່ປະເທດລາວ ບໍ່ ບໍ່ຢາກອາຍເຂົາເຈົ້າບໍ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນຢາກອາຍທີ່ສຸດ ທ່ານຈະດຳເນີນເລື່ອ ງປະທ້ວງນີ້ໄປອີກດົນປານໃດ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຈະປະທ້ວງນີ້ດົນເທົ່າທີ່ລັດຖະບານລາວຈະປ່ຽນ ບໍ່ມີຖອຍ ເດີນໜ້າ ເປັນຫຍັງຈະເດີນໜ້າ ເພາະວ່າພວກເຮົານີ້ແມ່ນຕາງໜ້າຄົນລາວ ແລະ ຕາຍເພື່ອຄົນລາວຢູ່ ພາຍໃນປະເທດ ເພາະ ເພາະພວກເຮົາຈະເຫັນ ອ່າ ເມືອງລາວຫັ້ນ ອ່າ ມີການປ່ຽນແປງ ຂອບໃຈຫຼາຍທ່ານ ເອີ ຂອບໃຈ ໃນຕົ້ນປີໜ້າ ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ຈະນຳເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ສະເໜີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີກ່ຽວກັບດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຟັງ ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ເບິ່ງຮູບພາບການປະທ້ວງທັງໝົດໄດ້ທີ່ www.laovoanews.com ກິ່ງສະ ຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດຂອງ VOA ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ຕໍ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທ່ານຜູ້ຟັງໂປດຢ່າລືມລາຍ ການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ຂອງ VOA ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້